ສຳລັບ Like Share ໃຫ້ຕິດຕາມ SBS ລາວ ທີ່ Facebook ເອົາ ບັດນີ້ໃກ້ຈະມີການສຳຫຼວດສຳມະໂນຄົວອົດສະຕຣາເລຍໃໝ່ແລ້ວ ສຳລັບສົກປີ 2021 ຄຳສອບຖາມຕ່າງໆຂອງການສຳຫຼວດສຳມະໂນຄົວອົດສະຕຣາເລຍ 2021 ຈະມີຂຶ້ນໃນວັນ ອັງຄານ ທີ 10 ເດືອນສິງຫາ ປີ 2021 ແຕ່ພະນັກງານທີ່ຖືກຝຶກຫັດມາເປັນພິເສດ ທີ່ມາຈາກພື້ນຖານນານາວັດທະນະທຳ ກຳລັງຖືກນຳມາພົວພັນກັບຊຸມຊົນນານາວັດທະນະທຳທົ່ວປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ເພື່ອເຮັດ ໃຫ້ພວກເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມຕຽມພ້ອມກັບການສຳຫຼວດສຳມະໂນຄົວນັ້ນ ມີຄາດຫວັງວ່າຄົນນານາວັດທະນະທຳໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ຈະເຂົ້າຮ່ວມການສຳຫຼວດນັ້ນດີກວ່າເກົ່າ ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມອັນນ້ອຍໆ ອັນໜຶ່ງທີ່ Gold Coast ໃນລັດ Queensland ປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ຊາກາ ແຊລບີ ທີ່ຫາກໍຖືກແຕ່ງຕັ້ງເປັນຜູ້ຈັດການ ສຳລັບ Census Engagement ປະຊຸມກັບຜູ້ຕາງໜ້າຂອງຊຸມຊົນທັງຫຼາຍຢູ່ ອັນມີດ້ວຍຕຳຫຼວດ ພະນັກງານຊາວໜຸ່ມ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າອົບ ພະຍົກ ທີ່ຍານາງປະຊຸມກັບນັ້ນ ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ 2021 Census ການສຳຫຼວດສຳມະໂນຄົວອົດສະຕຣາເລຍ 2021 ຈະມີຂຶ້ນໃນວັນອັງຄານ ທີ 10 ສິງຫາ 2021 ທີ່ອົດສະຕຣາເລຍຕ້ອງການໃຫ້ທຸກໆຄົນປະກອບຄຳສອບຖາມຂອງການສ ຳຫຼວດເບິ່ງສຳມະໂນຄົວນັ້ນ ຍານາງ ແຊລບີ ຊີ້ແຈງອະທິບາຍວ່າ So everybody already knows me but ທຸກຄົນຮູ້ຍານາງມາກ່ອນແລ້ວ ແຕ່ບົດບາດຂອງຍານາງໃນຊຸມຊົນ

um, the cultural groups that struggle to be able to get ສັງເກດເຫັນວ່າບໍ່ມີກິດຈະການຫຼາຍປານໃດທີ່ມີໄວ້ບໍລິການແກ່ຊຸມຊົນຂອງຍານາງໂດຍສະເພາະ ດ້ວຍເຫດນີ້ ຍານາງເຫັນຊາວໜຸ່ມມີຄວາມຍາກຊາກັບວ່າພວກເຂົາເຈົ້າແມ່ນໃຜ ຍາ ນາງເຫັນຄະນະຊົນເຜົ່າຕ່າງໆມີຄວາມລຳບາກທີ່ຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອໃນດ້ານການຄ້ຳຈູນການເງິນໃດໆ ນັ້ນແມ່ນທີ່ດ້ວຍເຫດໃດ ຍານາງຮ້ອງຂໍ

ແລະ ກິດຈະການຄົນໄມເກຣນ ເພື່ອສົ່ງເສີມ Census ອົດສະຕຣາເລຍ ກ່ອນທີ່ມັນຈະຖືກກະທຳຂຶ້ນໃນວັນທີ 10 ເດືອນສິງຫາ ປີ 2021 ດັ່ງຍານາງ Selby ຄົນຂອງຊຸມຊົນນານາວັດທະນະທຳອົດສະຕຣາເລຍ ຖືກນຳມາເຮັດວຽກ ເຮັດການໂດຍ ABS ຄືກະຊວງສະຖິຕິອົດສະຕຣາເລຍ ໃນຕຳແໜ່ງ Manager ຂອງ Multicultural Engagement ທົ່ວປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ໃນຫຼາຍສັບດາຂ້າງໜ້ານີ້ ຄົນນັບເປັນຫຼາຍໆພັນຄົນ

ມີຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ສິ່ງທີ່ມີຂຶ້ນແມ່ນວ່າ ຈາກແຕ່ຄາວການສຳຫຼວດສຳມະໂນຄົວຂອງສຸດສົກປີ 2016 ແມ່ນວ່ານານາວັດທະນະທຳໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍເຕີບໂຕຂຶ້ນຢ່າງວ່ອງໄວຫຼາຍ ມີການເ ວັ້ນວ່າ 50 ເປີເຊັນຂອງຄົນໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍເກີດຢູ່ໃນຕ່າງປະເທດ ຫຼື ມີພໍ່ ຫຼື ແມ່ທີ່ເກີດຢູ່ໃນຕ່າງປະເທດ ນັ້ນແມ່ນທີ່ດ້ວຍເຫດໃດ ABS

and help us tailor those ບົດບາດຂອງພະນັກງານທີ່ພົວພັນກັບຊຸມຊົນ ແມ່ນເຂົ້າຈິດເຂົ້າໃຈຄວາມຕ້ອງການຂອງແຕ່ລະຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ ເມື່ອມີການກະທຳການສຳຫຼວດສຳມະໂນຄົວອົດສະຕຣາເລຍຂຶ້ນ ສະຖິຕິບອກໃຫ້ຮູ້ເ ຫັນວ່າ ຄົນໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍຈາກນານາວັດທະນະທຳ ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ມັກຈະບໍ່ປະກອບໃບສຳຫຼວດສຳມະໂນຄົວ

ນີ້ແມ່ນສຳລັບເຫດຜົນສອງສາມຢ່າງ ແລະ ມັນແຕກຕ່າງກັນຈາກຊຸມຊົນໜຶ່ງຫາຊຸມຊົນໜຶ່ງ ຍານາງ Boonstra ເວົ້າວ່າ ບັນຫາອັນໜຶ່ງແມ່ນການຂາດເຂີນພາສາອັງກິດ Census ຖືກຂີດຂຽນເປັນພາສາອັງກິດ ແລະ ຈຳຕ້ອງຖືກ ປະກອບເປັນພາສາອັງກິດ ທີ່ສາມາດເປັນຄວາມຫຍຸ້ງຍາກສຳລັບບາງຜູ້ບາງຄົນ ບັນຫາອີກອັນໜຶ່ງແມ່ນການໄວ້ເນື້ອວາງໃຈ ບາງຄົນອາດຖືວ່າ Census ແມ່ນການມອບໝາຍ ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານອົດສ ະຕຣາເລຍ ໂດຍສະເພາະນີ້ແມ່ນໂດຍຄົນທີ່ຍົກຍ້າຍມາຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍຈາກຕ່າງປະເທດ ທີ່ຂໍ້ມູນສ່ວນໃຫຍ່ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ຖືກນຳໄປໃຊ້ໃນການຕໍ່ຕ້ານພວກເຂົາເຈົ້າເອງໃນປະເທດ ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ຜູ້ຈັດການຕ່າງໆຂອງ Census 2021 ຈະປະສານກັນກັບຂະແໜງຊຸມຊົນ ໂດຍໃຊ້ວິທີການນານາວັດທະນະທຳຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງ ຍ້ອນທີ່ວ່າ Census 2021 ກະຊິດເຂົ້າມາໃກ້ຢູ່ເລື້ອຍໆຢູ່ແລ້ວ

ຊົດຊ່ວຍອົງການຈັດຕັ້ງ ທີ່ບໍ່ຫາເອົາກຳໄລໃດໆ ດັ່ງ Multicultural Community Council Gold Coast ແລະ ຊົດຊ່ວຍທຸລະກິດຕ່າງໆ ແລະ ລັດຖະບານດ້ວຍ ເພື່ອຈະຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບວ່າຕ້ອງການການຊ່ວຍເຫຼືອອັນໃດ ແລະ ຈະບັນຍັດມັນຂຶ້ນຢູ່ໃສ Census ຖື ກນຳໃຊ້ໂດຍຫໍສະໝຸດທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອເຂົ້າຈິດເຂົ້າໃຈພາສາທີ່ຖືກປາກເວົ້າກັນໂດຍຊຸມຊົນ ແລະ ຖືກນຳໄປໃຊ້ໂດຍຊຸບເປີມາເກັດຕ່າງໆ ເພື່ອບໍລິການສິນຄ້າທີ່ຄົນທ້ອງຖິ່ນມັກຊອບ ທັງຄລັບຟຸດບອນທ້ອງຖິ່ນ ກໍໃຊ້ຂໍ້ມູນ Census ຈັດໂຄງການກິລາຂຶ້ນ ສຳລັບຍານາງ Selby ແລ້ວ ຜົນໄດ້ແມ່ນມີໂດຍບໍ່ມີຂອບເຂດ ແລະ ຍານາງໜຽວແໜ້ນ ເຮັດໃຫ້ຊຸມຊົນຕ່າງໆ ດັ່ງຂອງຍານາງເອງ ໄດ້ຮັບຜົນໄດ້ຜົນດີ ແຕ່ສຳລັບນັ້ນຈະມີຂຶ້ນໄດ້

SBS ລາວ ແຊຣ໌ເລື່ອງລາວຕ່າງໆທີ່ Facebook